SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼືວ່າແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ຮຽກວ່າແຂວງຫົວຂອງ ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ພະມ້າ ເຊິ່ງວ່າມີການຈ້າງແຮງງານຕ່າງໆ ບໍ່ ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ໃນເວລານີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກກົດໝາຍ ຫຼືວ່າກົດເກນອັນເຄັ່ງຄັດ ສຳລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະຮັບຈ້າງແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ແກ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອ ງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະເກີດຂຶ້ນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທາງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມເສດຖະກິດພິເສດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ ະໄດ້ມີ

ທີ່ວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ ກົດໝາຍນີ້ມັນຕ້ອງແມ່ນສິ່ງທີ່ວ່າຂີດຂຽນໄວ້ ແລ້ວກໍຖືກສະພາປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນຮັບຮູ້ເປັນກົດໝາຍ ອັນນີ້ເປັນພຽງແຕ່ວ່າເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ເອີ ຄັນ ບໍ່ເຮັດຕາມແລ້ວຕິດຄຸກຕິດຄອກ ໃໝຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ມັນແມ່ນຄຳສັ່ງ ຫຼືວ່າກົດເກນ ຫຼືວ່າລັດຖະດຳລັດ ມັນບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ວ່າທ່ານວ່າແມ່ນກົດໝາຍນີ້

ອືມ ແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນກົດໝົດສ່ວນຫັ້ນລະ ຈິກຫົວໄວ້ວ່າຊັ້ນເນາະ ໝາຍຫົວໄວ້ຄົນບໍ່ດີວ່າຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າ ຄັນວ່າກົດໝາຍນີ້ມັນຕ້ອງຜ່ານສະພາ ຄັນກົດລະບຽບນີ້ມັນບໍ່ຈຳເປັນຊິຜ່ານສະພາ ເປັນພຽງທີ່ ວ່າລັດຖະດຳລັດ ລັດຖະມົນຕີ ຫຼືວ່າກະຊວງສັ່ງການອອກມາ ແລ້ວກໍເປັນກົດເກນໃຊ້ການໄດ້ ໃຜລະເມີດກໍແປວ່າມີຄວາມຜິດ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ຽວກັບແຮງງານທີ່ທ່ານລະບຸໄວ້ນີ້ 5 6 ຂໍ້ນີ້ນະ ຕາມ ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນແມ່ນໃຊ້ສຳລັບແຕ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຫຼືວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳຊື່ໆບໍ່ ສຳລັບເຂດແດນອື່ນ ແຂວງອື່ນ ກະຄືກັນບໍ່ ອັນນີ້ກະເປັນການອອກມາເພື່ອການບໍລິ ຫານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຫຼັງເກີດຈາກແຮງງານພະມ້າອອກມາປະທ້ວງເລື່ອງຂອງການ ເລີກຈ້າງ ລະກະການດູແລແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເລີຍອອກກົດລະບຽບໂຕ ນີ້ອອກມາ ເພື່ອແກ້ປັນຫາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແຮງງານທີ່ວ່າຈ້າງກັນຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຫຼືວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາມ ຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຄຳສັ່ງ ຫຼືວ່າກົດໝາຍນີ້ ຫາກະມີຂຶ້ນໃໝ່ໆບໍ່ ຫຼືວ່າມັນຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກອັນເກົ່າພຸ້ນ ໂດຍປົກກະຕິນີ້ເນາະ ກະຊິມີກົດໝາຍຄວບຄຸມເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າການນຳມາໃຊ້ ບາງເທື່ອບາງທີ ໃນຊ່ວງພາວະປະກະຕິ ອາດຊິບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ເຂັ້ມງວດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພໍມັນເກີດເລື່ອງປະທ້ວງຂອງແຮງງານຕ່າງຊາດ ຄືຊາວພະມ້າແລ້ວເນ່ຍ ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດປັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງ ຕອນນີ້ກໍຄື ທາງແຂວງບໍ່ແກ້ວກໍໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ລະກະມີບາງເລື່ອງທີ່ຂຽນຂຶ້ນມາ ກໍເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມເຕີມໃນການປົກຄຸມດູແລໃຫ້ມັນ ມັນລຽບລ້ອຍຂຶ້ນເນາະ SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook